SBS Radio ເສລີພາບບໍ່ວ່າຢູ່ໃນຫົນແຫ່ງໃດໃນໂລກນີ້ ມັນເປັນສິ່ງທີ່ເລີດລ້ຳ ແຕ່ມັນບໍ່ແມ່ນຂອງຟຣີໆ ໃນດ້ານຂ່າວສານ ເສລີພາບເປັນສິ່ງສຳຄັນຫຼາຍແທ້ໆດ້ວຍ ໃນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ນັກກົດໝາຍສິດທິມະນຸດຊົນ ຍານາງ ອ າມາລ ໂຄຣເນ ທີ່ໂດ່ງດັງ ແລະ ເປັນນັກກົດໝາຍລະດັບເອກຂອງໂລກນີ້ຄົນໜຶ່ງ ກ່າວຫາວ່າ ຜູ້ນຳຂັ້ນໂລກທັງຫຼາຍບໍ່ປົກປ້ອງນັກຂ່າວ ຍານາງກໍປະນາມໂຈມຕີປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ແຫ່ງສະຫະລັດອາເມລິກາວ່ າ ເປັນຄົນໜຶ່ງທີ່ຂົ່ມຂູ່ຂ່າວສານ ຍານາງ ໂຄຣເນ ເປັນຄົນໜຶ່ງຂອງຄະນະເສລີພາບ ໃນດ້ານຂ່າວສານຂອງລັດຖະບານອັງກິດ ຍານາງໃຫ້ໂອວາດຂຶ້ນຢູ່ໃນກອງປະຊຸມອັນໃຫຍ່ໂຕອັນໜຶ່ງໃນນະຄອນຫຼວງລອ ນດອນຂອງປະເທດອັງກິດ ກ່ຽວເຖິງການພັດທະນາການປ້ອງກັນນັກຂ່າວທົ່ວໂລກນີ້ ການຕິຊົມຕ່າງໆນີ້ເກີດຂຶ້ນພາຍຫຼັງທີ່ລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍຖືກປະນາມໂຈມຕີ ກ່ຽວກັບທີ່ລັດຖະບານອົດສະຕຣາ ເລຍຕໍ່ຕ້ານນັກຂ່າວຕ່າງໆໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ຍານາງເວົ້າວ່າ Recent reports suggest that today only 1 in 10 people in the world lives in a country with a free press And today the country of James Madison has a leader who vilifies the media making honest journalists all over the world more vulnerable to abuse.
ໜັງສືລາຍງານຂອງຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ສະເໜີວ່າ ໃນທຸກໆມື້ນີ້ ໜຶ່ງຄົນຈາກ 10 ຄົນຢູ່ກິນໃນປະເທດທີ່ມີເສລີພາບໃນດ້ານຂ່າວສານ ແລະ ໃນທຸກໆມື້ນີ້ ປະເທດຂອງທ່ານ James Madison ຄືສະຫະລັດອາເມລິກາ ມີຜູ້ນຳທີ່ຂົ່ມຂູ່ຂ່າວສ ານ ເຮັດໃຫ້ນັກຂ່າວທີ່ຊື່ສັດໃນທົ່ວໂລກນີ້ ມີຄວາມອ່ອນແອຫຼາຍຂຶ້ນທີ່ຈະຖືກລ່ວງລ້ຳ ນີ້ແມ່ນທີ່ດ້ວຍເຫດໃດ ຍານາງສະໜັບສະໜູນການເຄື່ອນໄຫວນີ້ ແລະ ຍານາງຍິນດີປະສານກັບຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນວ່າ ພວກເຮົ າຈະສາມາດເຮັດຫຍັງແດ່ ທ່ານ ເຈມສ໌ ເມດິເຊິນ ເປັນປະທານາທິບໍດີຄົນທີ 4 ຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ຄືລະຫວ່າງປີ 1809 ຫາ 1817 ທ່ານດີເດັ່ນໃນດ້ານຂ່າວສານ ແລະ ວາດແຕ່ງ ແລະ ສົ່ງເສີມທຳມະນູນຂອງສະຫ ະລັດອາເມລິກາ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ໃນນະຄອນຫຼວງລອນດອນນັ້ນ ຖືກຈັດຂຶ້ນໂດຍລັດຖະບານອັງກິດ ແລະ ການາດາ ແລະ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕ່າງປະເທດອັງກິດ ທ່ານ Jeremy Hunt ທີ່ສະໝັກເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີອັງ ກິດ ເວົ້າວ່າ

ວ່າຊັ້ນ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ນັ້ນປະກາດມີກອງເງິນໂລກ ເພື່ອຝຶກຝົນ ໃຫ້ການຄ້ຳຈູນໃນດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ສິ່ງອື່ນໆສຳລັບນັກຂ່າວທີ່ຢູ່ໃນປະເທດທີ່ມີໄພອັນຕະລາຍ ທີ່ໃນທຸກໆມື້ນີ້ກອງເງິນນັ້ນຖືກຄວບຄຸມດູແລ ໂດຍ UNESCO ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ກອງປະຊຸມນັ້ນມີຂຶ້ນເມື່ອທີ່ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບຂ່າວສານຮ້ອນວົນຂຶ້ນ ຍານາງ ໂຄຣເນ ຍົກຕົວຢ່າງໃຫ້ຮູ້ໃຫ້ເຫັນ ຄືເວົ້າວ່າເຖິງເລື່ອງທີ່ຕຳຫຼວດ ແຫ່ງຊາດອົດສະເຕຣເລຍກວດຄົ້ນຫ້ອງການທີວີ ABC ກ່ຽວກັບເລື່ອງລາວທີ່ກ່າວຫາຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບວ່າ ABC ໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ເປີດເຜີຍບໍ່ໄດ້ໃນການລາຍງານຂ່າວ ໃນເດືອນມິຖຸນາປີ 2019 ຜູ້ນຳຂັ້ນສູງຂອງການປົກຄອງວົ ງການຂ່າວໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີ ເປັນກ້ອນເປັນໜ່ວຍກັນຢູ່ໃນກອງປະຊຸມອັນໜຶ່ງໃນນະຄອນຫຼວງແຄນເບີຣາ ການໃຫ້ມີກົດໝາຍຕ່າງໆປົກປ້ອງນັກຂ່າວນັກຂ່າວທັງຫຼາຍ ທ່ານ Michael Miller ປະທານຂອງບໍລິສັດຂ່ າວສານ News Corp ເວົ້າວ່າ We call upon the Government to amend a number of existing laws to protect the public's right to know. ອົດສະເຕຣເລຍຕ້ອງການກົດໝາຍຕ່າງໆເພື່ອປ່ຽນແປງ

ການຖາມເອົາລາຍລະອຽດນັ້ນ ເປັນຊິ້ນສ່ວນໜຶ່ງກ່ຽວກັບຕຳຫຼວດອົດສະເຕຣເລຍສືບສວນການຮົ່ວໄຫຼຂໍ້ມູນອອກມາ ວ່າໄດ້ເປີດເຜີຍການກະທຳອັນບໍ່ຖືກຕ້ອງຂອງທະຫານອົດສະເຕຣເລຍໃນປະເທດອັ ຟການິສະຖານ ທ່ານ Anthony Albanese ຜູ້ນຳຂອງພັກເລເບີອົດສະເຕຣເລຍ ທີ່ເປັນຝ່າຍກົງກັນຂ້າມຂອງລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍ ຮຽກ The Attorney General uh, Mr. Porter needs to explain the gap that's there between what he says is happening and what is actually happening He says that journalists aren't the target of these investigations but the fact that uh, there was a demand by the AFP for records of flights uh, from a journalist uh, from uh, Qantas uh, shows that that's not the case. ໃຫ້ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍຈົ່ງຊີ້ແຈງອະທິບາຍໂດຍລະອຽດກ່ຽວກັບສະຖານະພາບ ກ່ຽວເຖິງການຮຽກເອົາການບິນຂອງທ່ານ Oakes ນັ້ນ ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ໃນກຸງລອນດອນໃນປະເທດອັງກິດນັ້ນ Jeremy Hunt ທີ່ສະໝັກເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງປະເທດອັງກິດ